ປະທານປະເທດ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ໃໝ່ຂອງລາວ ຢືນຢັນວ່າຈະປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ບໍລິຫານປະເທດໂດຍບໍ່ມີການທຸຈະລິດ ແນໃສ່ການເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນດີຂຶ້ນໃນທຸກດ້ານ ຊຶ່ງຊົງ ລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງປະຖົມມະລຶກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດລາວຊຸດທີ 9 ໃນວັນທີ 22 ມີນາ ປີ 2021 ໂດຍມີທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ເປັນປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຜູ້ໃ ໝ່ນັ້ນ ໄດ້ມີມະຕິເລືອກຕັ້ງທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ເປັນປະທານປະເທດຜູ້ໃໝ່ ພ້ອມດ້ວຍຮອງປະທານປະເທດສອງຕຳແໜ່ງ ຄື ທ່ານນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ກັບ ທ່ານ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ ແລະ ໃນໂອກາດດຽວກັນນີ້ ສະພາແ ຫ່ງຊາດລາວຍັງໄດ້ມີມະຕິຮັບຮອງໃຫ້ທ່ານ ພັນຄຳ ວິພາວັນ ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ຂອງລາວ ຕາມການສະເໜີຂອງທ່ານ ທອງລຸນ ອີກດ້ວຍ ສ່ວນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຜູ້ໃໝ່ກໍໄດ້ສະເໜີການຈັດຕັ້ງຄະນະ ລັດຖະບານຊຸດທີເກົ້າ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ 17 ກະຊວງ ກັບ 2 ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ ແລະ ມີຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 3 ທ່ານ ຄື ທ່ານພົນເອກ ຈັນສະໝອນ ຈັນຍາລາດ ທັງເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ທີ່ຄວບຕຳແໜ່ງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ທ່ານ ກິແກ້ວ ໄຂຄຳພິທູນ ສ່ວນທ່ານ ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ນັ້ນ ຍັງຄົງເປັນລັດຖະມົນຕີວ່າການຕ່າງປະເທດຕໍ່ໄປອີກ 5 ປີ ທັງນີ້ ທ່ານ ທອງລຸນ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ຈະປະຕິບັດໜ້າທີ່ປະທານປະເທດດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະ ປາສະຈາກການທຸຈະລິດ ໂດຍແນໃສ່ການພັດທະນາປະເທດໃຫ້ຈະເລີນກ້າວໜ້າ ເພື່ອຍົກລະດັບ ຄຸນນະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນທຸກດ້ານ ໃນນີ້ລວມເຖິງຄວາມສະຫງົບ ປອດໄພ ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງຊາດທີ່ຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ທອງລຸ ນ ຢືນຢັນວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຈະຈົງຮັກພັກດີ ຊື່ສັດບໍລິສຸດຕໍ່ປະເທດຊາດ ແລະ ຕໍ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ຈະຮ່ວມກັບການນຳຂອງພັກ ແລະ ລັດ ເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ປະເທດຊາ ດຂອງພວກເຮົາມີສະຖຽນລະພາບ ມີຄວາມສະຫງົບປອດໄພ ເສດຖະກິດສັງຄົມໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນ ທາງດ້ານທ່ານ ພັນຄຳ ວິພາ ວັນ ໄດ້ຖະແຫຼງໃນຖານະນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ວ່າ ເປົ້າໝາຍສຳຄັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງຄະນະລັດຖະບານລາວຊຸດທີເກົ້າ ຄື ການຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງການເມືອງ ຄວາມສະຫງົບປອດໄ ພ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມ ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ປັບປຸງກົນໄກຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດທີ່ໂປ່ງໃສ ສ້າງປັດໄຈເງື່ອນໄຂເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຢ່າງຍືນຍົງ ແລະ ຂະ ຫຍາຍການພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດຢ່າງກວ້າງຂວາງ ດ້ວຍການເປັນຄະນະລັດຖະບານທີ່ເວົ້າແທ້ ແລະ ທຳຈິງ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ພັນຄຳ ໄດ້ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ເພື່ອຮັບປະກັນ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃຫ້ບັນລຸສຳເ ລັດຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍນ້ອມຮັບເອົາຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໄວ້ວາງໃຈຂອງບັນດາທ່ານສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍຄືຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ທີ່ຢາກໃຫ້ລັດຖະບານຊຸດທີ ເກົ້າ ເປັນລັດຖະບານທີ່ເວົ້າແທ້ທຳຈິງ ດຸໝັ່ນ ຊື່ສັດ ປະຢັດ ອົດທົນ ແລະ ເພື່ອປະຊາຊົນ ກ່ອນໜ້ານີ້ ທ່ານ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ ກຳມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ປະຊາຊົນລາວມີທ່າອ່ຽງທີ່ເສື່ ອມສັດທາຕໍ່ການຊີ້ນຳຂອງພັກລັດເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ ໂດຍມີສາເຫດສຳຄັນມາຈາກການປະຕິບັດງານຂອງບຸກຄະລາກອນພັກທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ທີ່ລວມເຖິງການທຸຈະລິດທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ທັງໃນຂັ້ນ ສູນກາງພັກ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ໄດ້ກາຍເປັນອຸປະສັກທີ່ມີຕໍ່ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງພັກ ຕົວຢ່າງຄື ການກວດສອບບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ 209 ໂຄງການ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຈັດການປະມູນ ຫຼື ຈັດການປະມູນ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານເສຍຫາຍກວ່າ 5,331 ຕື້ກີບ ໃນປີ 2016 ຫາປີ 2020 ໂດຍມີພະນັກງານລັດ 970 ຄົນ ແລະ ນັກທຸລະກິດ 315 ຄົນ ທີ່ຮ່ວມກັນທຸຈະລິດ ສ່ວນອົງການເພື່ອຄວາມໂປ່ງໃສສາກົນ ຫຼື Transparency International ລາຍງານ ວ່າ ລັດຖະບານລາວມີຄວາມໂປ່ງໃສໃນການບໍລິຫານງານທີ່ລະດັບ 29 ຈາກ 100 ຄະແນນເຕັມໃນປີ 2020 ຊຶ່ງທໍ່ກັບໃນປີ 2019 ໝາຍຄວາມວ່າ ມີນັກທຸລະກິດຊາວຕ່າງຊາດໃນລາວພຽງ 29 ຄົນ ຈາກ 100 ຄົນ ທີ່ເຫັນວ່າ ການບໍລິ ຫານຂອງລັດຖະບານລາວບໍ່ມີການທຸຈະລິດ ຫາກແຕ່ 71 ຄົນ ເຫັນວ່າມີການທຸຈະລິດນັ້ນ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ VOA